خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاخىرىدا تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بۇلغانغان پاختا مەھسۇلاتلىرىغا قويغان قاتتىق ئېمبارگوسىدىن قۇتۇلۇش خەلقئارا پاختا بازىرىنىڭ يوچۇقلىرىنى ئېچىش ئۈچۈن تۈرلۈك ئامال چارىلەرنى ئىزدەشكە باشلىغان

خەۋەردە دېيىلىشىچە، خەلقئارا پاختا بازىرىنى تەھلىل قىلىش ۋە ئۇيغۇر رايونىدا يۇقىرى سۈپەتلىك پاختا ئىشلەپچىقىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈش مۇھىم نۇقتا قىلىنغان بۇ يىغىندا خىتاي مۇتەخەسسىسلىرى پاختا ئىشلەپچىقىرىشتىكى كونا تېخنىكىلارنى يېڭىلاش، كۆلەمنى تېخىمۇ كېڭەيتىش، ئادەم كۈچىسىز دېھقانچىلىق مەيدانىنى قۇرۇش ۋە ئەلا سۈپەتلىك پاختا ئىشلەپچىقىرىشتەك بىر قانچە نىشاننى مۇھاكىمە قىلغان. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئەڭ يېقىن خەۋەرلىرىدىن قارىغاندا خىتاي دائىرىلىرى بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر رايونىدىكى كېۋەزلىكلەرنى سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق باشقۇرۇپ مەھسۇلات ئۈنۈمىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈشكە ئۇرۇنسا يەنە بىر تەرەپتىن خەلقئارا پاختا بازىرىنى ئانالىز قىلىپ پاختا مەھسۇلاتلىرىنى قانداق قىلىپ خەلقئارا بازارغا كەڭ كۆلەمدە كىرگۈزۈشنىڭ يوچۇقلىرىنى ئىزدەشكە باشلىغان خىتاينىڭ ئەلا سۈپەتلىك پاختا ئىشلەپچىقىرىش ۋە خەلقئارا پاختا بازىرىنى تەھلىل قىلىش توغرىسىدىكى بۇ مەخسۇس يىغىنى خىتاينىڭ ئامېرىكىنى ئاساس قىلغان غەرب ئەللىرىگە قىلىۋاتقان پاختا مەھسۇلاتلىرى ئېكسپورتى قاتتىق زەربىگە ئۇچراۋاتقان بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ خىتاينىڭ پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېچىلغان خىتاي دائىرىلىرى ئامېرىكا باشلىق غەرب ئەللىرىنىڭ ئېمبارگوسىدىن قېچىش ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ۋيېتنام، تايلاند قاتارلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىگە چىقىرىپ، ئۈچىنچى دۆلەت ئارقىلىق غەرب بازىرىغا ئېكسپورت قىلىشقا ئۇرۇنغان ئىدى. ھالبۇكى، رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئۆتكەن ھەپتىدىكى خەۋىرىدە، ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنى ئارقىلىق شىنجاڭ پاختىسىدىن كىيىم-كېچەك ئىشلەپچىقىرىۋاتقان ۋيېتنام كارخانىلىرىغا زەربە بەرگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن.
ئامېرىكىنىڭ يەر شارىۋى رىقابەتلەرگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئىقتىساد ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلەرنى بىرلەشتۈرىدىغانلىقى مەلۇم بولماقتا. فوربس گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان خەۋەردىن قارىغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى جېيك ساللىۋىن ئالدىنقى ھەپتە بروكىنگس ئاقىللار ئامبىرىدا ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي سىياسىتىنى يەر شارىۋى خەۋپسىزلىك كۈنتەرتىپى بىلەن بىرلەشتۈرۈشنى تەشەببۇس قىلىدىغان مۇھىم نۇتۇق سۆزلىگەن. ئۇ شۇ كۈنى ھازىرقى مەۋجۇت تۆت ئاساسىي خىرىسنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلغان يېڭى ۋاشىنگتون ئورتاق تونۇشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئامېرىكىنىڭ بۇندىن كېيىنكى سىياسەتلىرىنىڭ ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئاساس قىلىدىغانلىقى ئىقتىسادىي سىياسەتلىرىنىڭمۇ بۇنى چىقىش قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن جېيك سالىۋىن ئامېرىكا ھەل قىلىشقا تېگىشلىك خىرىسلارنىڭ بىرىنىڭ يەر شارى ئىقتىسادىنى بىرلەشتۈرگەندە خىتاي بىلەن روسىيەنى خەلقئارا قانۇنلار ئاساسىدا ھەرىكەت قىلدۇرغىلى بولىدۇ دېگەن خاتا پەرەزگە تايىنىۋېلىپ، يېڭى گېئوسىياسىي ۋە خەۋپسىزلىك رىقابەتلىرىگە ماسلىشالماسلىق بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە ئامېرىكىنىڭ سانائەت بازىسى بوشاپ، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىگە كەڭ كۆلەمدە باغلىنىپ قېلىشىغا خاتىمە بېرىش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن ۋە كەلگۈسىدىكى تەمىنلەش زەنجىرلىرىمىزنىڭ چوقۇم كۈچلۈك، بىخەتەر ۋە بىزنىڭ قىممەت قارىشىمىزنى ئەكس ئەتتۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەك، دېگەن. ئۇ يەنە بۇ خىرىسلارغا ئامېرىكىنىڭ دۇنيادىكى شېرىك دۆلەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ، ئورتاق تاقابىل تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. يېقىندا ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە دۆلەت خەۋپسىزلىكى ئۈچۈن ئىقتىسادىي جەھەتتىن بەدەل تۆلەشكە رازىلىقىنى بىلدۈرۈپ، بىز دۆلەت مۇداپىئەسىگە مۇناسىۋەتلىك ئەندىشىلىرىمىزدە ھەرگىز مۇرەسسە قىلمايمىز، دېگەن ئىدى.
خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئېنېرگىيە مەنبەلىرىدىن بىرى بولغان ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇزۇن يىللاردىن بېرى داۋام قىلىۋاتقان نېفىت بۇرغىلاش قۇدۇقلىرىنىڭ چوڭقۇرلۇقى ئون كىلومېتىرغا يېقىنلاشقان بۇلار ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭقۇر نېفىت قۇدۇقلىرى ھېسابلىنىدىكەن خىتاي شىركەتلىرى بۇ يېڭى تېخنىكا ئارقىلىق تارىم ۋادىسىدىكى مول نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقلىرىنى كېچە كۈندۈز قېزىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ بىرىنچى مايدىكى خەۋىرىدە قەيت قىلىنىشىچە خىتاي دۆلەتلىك نېفىت شىركىتى تەرىپىدىن تارىم ئويمانلىقىدىكى شىندى بىر نومۇرىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان يۈيجۈەن قۇدۇقىنىڭ چوڭقۇرلۇقى توققۇز مىڭ تۆت يۈز يەتمىش ئىككى مېتىرغا يەتكەن بولۇپ، مەزكۇر قۇدۇقتا نېفىت بۇرغىلاش رەسمىي باشلانغان. ئۇنىڭدىن باشقا تىك چوڭقۇرلۇقى سەككىز مىڭ مېتىردىن ئاشىدىغان جەمئىي قىرىق توققۇز نېفىت ۋە تەبىئىي گاز قۇدۇقى قېزىلغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئونىنچى ئاپرېلدىكى خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، يېقىنقى يىللاردا تەكلىماكان چۆللۈكىنىڭ ئىچكى قىسمىدىن ئىككى يۈز مىليارد كۇب مېتىر تەبىئىي گاز زاپىسى ۋە بىر مىليارد توننىلىق نېفىت زاپىسى بايقالغان. نۆۋەتتە تارىم نېفىتلىكىنىڭ دەسلەپكى يىللاردىكى يىللىق ئىشلەپچىقىرىشى ئوتتۇز ئۈچ مىڭ توننىدىن ھازىرقى ئوتتۇز ئۈچ مىليون يۈز مىڭ توننىغا يەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى غەربنىڭ نېفىتىنى شەرققە يۆتكەش چوڭ قۇرۇلۇشىنى باشلىغان بولۇپ ئۇيغۇر ئېلىدىن توشۇلغان تەبىئىي گاز بىلەن خىتايدىكى بەش يۈز مىليونغا يېقىن ئاھالىنىڭ ئېھتىياجىنى تەمىنلىمەكتىكەن خىتاينىڭ نېفىت ۋە تەبىئىي گازلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەر ئاستى بايلىق مەنبەلىرىنى قېزىشنى ھەسسىلەپ كۆپەيتىشى مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى ۋە باشقا ئېكولوگىيەلىك مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقانلىقى مەلۇم گېرمانىيەنىڭ گوگەل تەتقىقات ئورنىنىڭ دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدىكى تەبىئىي گاز بىلەن خىتاينى پاكىز ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلىگەن بولسا تۇپراق ۋە ھاۋانىڭ بۇلغىنىشىنى ئۇيغۇر ئېلىغا قالدۇرۇپ قويغان

ياپونىيىنىڭ نىككېي ئاسىيا گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى توكيودا ئالاقىلىشىش ئىشخانىسى ئېچىش ئارقىلىق ياپونىيە جەنۇبىي كورېيە ئاۋسترالىيە ۋە يېڭى زېلاندىيە قاتارلىق شېرىكلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىدىكەن بۇ ناتو ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرىنىڭ خىتاي تىنچ ئوكيان رايونىدا پەيدا قىلىۋاتقان تەھدىت ۋە رىقابەتكە تاقابىل تۇرۇشىغا پۇرسەت يارىتىدىكەن شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ياپونىيە بىلەنمۇ ئايرىم ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىدىغان بولۇپ ئۇلار ئون بىرىنچى ئىيۇلدىن ئون ئىككىنچى ئىيۇلغىچە لىتۋا پايتەختى ۋىلنيۇستا ئۆتكۈزۈلىدىغان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر باشلىقلىرى يىغىنىدىن ئىلگىرى ھەمكارلىق پروگراممىسى ئىمزالاشنى كۆزلىمەكتە ئىكەن ناتو ۋە ياپونىيە تەرەپ تور تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇش يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ۋە قالايمىقانچىلىق پەيدا قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە تېخنىكىلاردا ئورتاق مەيدان ھاسىل قىلىش ۋە ساختا ئۇچۇر ھەرىكىتىگە قارشى تۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردە پىكىر ئالماشتۇرىدىكەن. ناتونىڭ ياپونىيەدە ئىشخانا ئېچىش پىلانى ياپونىيە ۋە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ ئەمەلدارلىرى تەرىپىدىن دەلىللەنگەن. ياپونىيەدىكى دانىيە ئەلچىخانىسى ناتونىڭ ئالاقىلىشىش نۇقتىسى بولۇپ، دانىيەنىڭ ياپونىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى پېتېر تاكسو جېنسېن نىككېي ئاسىياغا قىلغان سۆزىدە، ناتونىڭ ياپونىيەدە ئىشخانا ئېچىشىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكياندىكى تۇنجى قېتىملىق ئىش بولىدىغانلىقى، ئەمما ئۇنىڭ ھەرگىزمۇ سىمۋول خاراكتېرلىك بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ بۇ ياپونىيە بىلەن شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىشنىڭ ناھايىتى كۆرۈنەرلىك ۋە ھەقىقىي يولى بولىدۇ دېگەن كېيو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى مېچېتو گېزىتكە قىلغان سۆزىدە ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشىنىڭ ناتونىڭ خىتايغا بولغان كۆز قارىشىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن

مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەر پەيدا قىلىۋاتقان بىخەتەرلىك خىرىسىنى ھەل قىلىشقا ئوخشاش قايغۇلىرىمىز ئورتاق بىزنىڭ شېرىكلىك مۇناسىۋىتىمىز كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ دېگەن مەلۇم بولۇشىچە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ نيۇ يوركتىكى بې دې تې باش شتابىدا ياۋروپادىكى خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتىدا شۇنداقلا گرۇزىيە ئۇكرائىنىيە بوسنىيە گېرسېگوۋىنا مولدوۋا ۋە كۇۋەيتتە ئالاقىلىشىش ئىشخانىلىرى بار ئىكەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تۆتىنچى ماي پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلارنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.

خىتاينىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشۇشقا چاقىرغان بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ياشلىرىنىڭ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئەللىك ۋە ئاتمىشىنچى يىللىرىدا چېگرا رايوننى گۈللەندۈرۈشكە بارغان پىدائىي ئەجدادلىرىنىڭ روھىدىن ئۆگىنىش كېرەكلىكى ئۇلارنىڭ ئىزىنى بېسىپ شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكى ئۈچۈن ئاداققىچە كۈرەش قىلىشى تەلەپ قىلىنغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بەشىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى خىتاينىڭ ياشلار بايرىمى ھارپىسىدا شىنجاڭ گېزىتى باش ئوبزورچى ماقالىسى ئېلان قىلىپ خىتاي ياشلىرىنى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئەللىكىنچى ئاتمىشىنچى يىللىرىدىكى خىتاي پىدائىيلىرىنىڭ روھىدىن ئۆگىنىپ شىنجاڭغا بېرىپ شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈشكە چاقىرغان ۋە بۇنى خىتاينىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك بۈيۈك ۋەزىپە دەپ ئاتىغان

يەنى خىتاي چۈشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ياشلىقىنى پىدا قىلالايدىغان ئاشۇنداق ئىرادىلىك ياشلار كېرەك. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ چاقىرىقىغا ئىنكاس بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ياشلىرىنى ئەللىكىنچى، ئاتمىشىنچى يىللاردىكى خىتاي ياشلىرىنىڭ روھىنى ئۆگىنىشكە چاقىرىق قىلىشى بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىنى يېڭىدىن بىر جانلاندۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بىر چاقىرىق، چۈنكى بۇ نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى قىرىق توققۇزىنچى شەرقىي تۈركىستاننى مۇستەملىكە قىلغاندىن كېيىن ئەللىكىنچى يىلدىن باشلاپ زور تۈركۈمدە خىتاي ياشلىرىنى، خىتايلارنى شەرقىي تۈركىستاندا بوز يەر ئېچىش، شىنجاڭنى تەرەققىي قىلغۇزۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى كۈچلەندۈرۈش دەيدىغانغا ئوخشايدىغان شوئارلار بىلەن زور بىر تۈركۈمدە خىتاي ياشلىرىنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئوخشاش بولمىغان ۋىلايەتلىرىگە، شەھەرلىرىگە ۋە قۇرۇلۇش بىڭتۈەنلىرىگە يەرلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۇ دۆلەت شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىنى مۇقىملاشتۇرۇش ۋە مەڭگۈلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن. مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي نوپۇسى شەرقىي تۈركىستاندا ئۈچ تۆت پىرسەنت بولغان بولسا، شۇ چاقىرىقلارنىڭ ۋە شۇ ھەرىكەتلەرنىڭ تۈرتكىسىدە بۈگۈن مانا قىرىق پىرسەنتتىن ئاشقان بىر نوپۇسقا ئىگە بولغان ۋەزىيەتتە. دېمەك، خىتاينىڭ بۇ چاقىرىقى يەنە شۇ ۋاقىتلاردىكى بۇ روھنى قايتىدىن تەرغىب قىلىش ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاننىڭ سۆزدە مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش، بۇ يەردىكى مۇستەملىكىچىلىك ئىدىيەسىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى مەيلى ئەللىكىنچى ئاتمىشىنچى يىللاردا بولسۇن ياكى مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى مەزگىلىدە بولسۇن خىتاي ياشلىرى ۋە ئەسكەرلىرىنى تۈركۈملەپ ئۇيغۇر رايونىغا ماڭدۇرغان بولۇپ بۇ مەزگىلدە ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتايلارنىڭ نوپۇسى شىددەت بىلەن كۆپەيگەن سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇ مەزگىلدە خىتاي ياشلىرىنىڭ ئۆزى خالاپ ئەمەس مەجبۇرىي يوسۇندا ۋە تەشكىللىك ئۇسۇلدا ئۇيغۇر رايونىغا بارغانلىقىنى بىلدۈردى خىتاينىڭكى ئاتالمىش ئەللىكىنچى ئاتمىشىنچى يىللاردا قانداق قىلىپ خىتاي ياشلىرىنى ۋە خىتاي قىزلىرىنى ئالداپ ئەكېلىپ شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ نوپۇسىنى كۆپەيتىش ئۈچۈن ئۇلاردىنمۇ پايدىلانغانلىقىنى خىتايلار بىر نەچچە يىلنىڭ ئالدىدىلا بۇنى ئاشكارىلىغان پاش قىلغان. ئۇ ئەللىكىنچى ئاتمىشىنچى يىللاردىكى دېگەن پىدائىيلىق دېگىنى ھەممىسى يالغان. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىرسى مەسىلەن خىتاينىڭكى مەدەنىيەت ئىنقىلابىدا ئاپارغان خىتاي ئاتالمىش زىيالىيلىرى ئاقسۇدىن، قەشقەر، خوتەندىن، ئۈرۈمچىدىن نامايىش قىلىپ يەتمىش سەككىزىنچى يىل، سەكسىنىنچى يىللاردا خىتايغا كېتىمىز دەپ ئاخىرسى كۆپىنچىسى شاڭخەي، ۋۇخەن مۇشۇ تەرەپلەردىكى خىتايلارنىڭ كۆپىنچىسى كەتتى. دېمەك. خىتاينىڭ ئالدامچىلىقى ئەللىكىنچى يىللاردا، ئاتمىشىنچى يىللاردا ئاقمىغان بولسا، بۈگۈنكى كۈندىمۇ مېنىڭچە بەك ئاقمايدۇ. ئەمدى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە خىتاينىڭ يەنە قايتىدىن ئاتالمىش چېگرا رايونغا ياردەم، خىتاينىڭ گۈللىنىشىگە تۆھپە قوشۇش، ياشلارنىڭ مەجبۇرىيىتى، ياشلىق باھارىنىڭكى ئەڭ ياخشى تۆھپە قوشىدىغان جايى ئۇ بۇ دېيىشلىرى بىرىنچىدىن خىتاي بۇ زېمىننىڭكى ئىگىسى ئەمەسلىكىنى جاكارلاۋاتىدۇ. بۇ زېمىن خىتاينىڭ ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ئەللىكىنچى يىللاردا، ئاتمىشىنچى يىللاردىمۇ كۆچمەن ئەكەلگەن، شۇ ئارقىلىق بۇ يەردىكى نوپۇسنى ئۆزگەرتكەن. بۈگۈنكى كۈندە بۇ يەنە كېلىڭلار دەپ چاقىرىق قىلىشى يەنە بىر تۈركۈمدە ئەكېلىش. بۇ نۇقتىغا ئاساسلانغان ۋاقتىدا خىتاي

ھەمدە خىتاي ياشلىرىنىڭ كۆكرەك كېرىپ چىقىپ مۇقىملىق خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋى شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئۆزلىرىنى بېغىشلىشى كېرەكلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىچكىرى خىتايدا جان باقالمىغان خىتاي ياشلىرى ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپ پۇل تاپقاندىن كېيىن يەنە ئىچكىرى خىتايغا كېتىۋاتقان ئەھۋالمۇ مەۋجۇت بولۇپ ئۇلارنى ئۇيغۇر رايونىدا مۇقىم تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارغا خىتاي مىللەتچىلىكى ئىدىيەسىنى سىڭدۈرۈشنى داۋاملاشتۇرماقتا ئىكەن.
خىتاي كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئىقتىسادىي جەھەتتىن تەرەققىي قىلىشى بىلەن خىتاي ياشلىرىدا بۇرۇنقىغا ئوخشايدىغان جاپاغا چىدايدىغان بۇنداق بىر روھ ئازىيىپ ھەممىسى پۇل تېپىشقا نەدە گۈزەل ھايات نەدە ئىمكانىيەتلەر ياخشى بولسا شۇ يەرلەرگە بارىدىغان شەرقىي تۈركىستانغا خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە ئىش تاپالمىغان ئىش چىقىش يول تاپالمىغان ئىنسانلار كېلىپ جايلىشىپ باي بولىدىغان پۇل تاپىدىغان ئىستىقبال تاپىدىغان bir رايونغا ئۆزگىرىپ قالغان ۋە بۇ يەردىمۇ ئانچە مۇنچە ئۆزىنىڭ ئىمكانىيەتلىرىنى تەرەققىي قىلغۇزۇپ شارائىتى ياخشى بولغاندىن كېيىن بىر قىسىملىرى كۆچۈپ كېتىۋاتقان ئەھۋاللارمۇ مەۋجۇت شۇنىڭ خىتاي ئەللىكىنچى يىلدىكى ئاتمىشىنچى يىلدىكى بۇ روھ دېگىنىمىز خىتاينىڭ يەنى خىتاي مىللىيەتچىلىكىنى ئاساس قىلغان بىر روھنىڭ قايتىدىن تىكلىنىشى دەپ ئويلايمەن

مەمۇرىيەت قاتلىمىدا تېخىمۇ كۆپ ياش كادىرلار بولۇشى كېرەك دېگەن تەلەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ ئوبزوردا ئومۇمەن خىتاي ياشلىرىغا خىتاينىڭ ئىستىقبالى سىلەرنىڭ قولۇڭلاردا بۇ ئىستىقبالنىڭ ئاچقۇچى بولغان شىنجاڭنىڭ ئىستىقبالى سىلەرنىڭ قولۇڭلاردا دېگەن مەقسەت ئېنىق بىلدۈرۈلگەن بۇنداق ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئالدىغا قويۇلغان مەسىلە نېمە ئۇلار نېمە قىلىشى كېرەك ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر ياشلىرى ئاۋۋال بۇ زېمىننىڭ ھەقىقىي ئىگىسىنىڭ ئۆزلىرى ئىكەنلىكىنى بىلىشى ۋەتەنگە بولغان ئىگىدارچىلىق ھەقدارلىق تۇيغۇسىنى كۈچەيتىشى ئۆز مىللىتىنى ساقلاپ قېلىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى كېرەك بىزنىڭ قارىشلىقىمىز مەلۇم دەرىجىدە يەنە ئۈنۈم بېرىۋاتىدۇ شۇنىڭغا خىتاي بۇ يەرگە يەنە توختىماي مىللىي قىرغىنچىلىقنى كۈچەيتىش ئۈچۈن خىتاي نوپۇسىنى كۆپەيتمەكچى شۇنىڭغا بۇ يەردە بىز ئۇيغۇرلارغا قىلىدىغان، شەخسەن مېنىڭ سۆزۈم بۇ چاقىرىققا قارشى، ئۇيغۇر ياشلىرى ئۆزىنىڭ بۇ زېمىننىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكىدىن پەخىرلىنىش كېرەك، ئۆزىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىدىن پەخىرلىنىش كېرەك، شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىنى گەۋدىلەندۈرۈش ۋە بۇ زېمىنغا بولغان خوجايىنلىق رولىنى تونۇش، شۇ خوجايىنلىق رولىنى تونۇغان ۋاقتىدا بىز بۇ زېمىننىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن، قېرىنداشلىرىمىز بىلەن بىللە بۇ زېمىننى گۈللەندۈرۈش بۇ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز، خىتاينىڭ ئەمەس. ئەمما نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە ئالدى بىلەن بۇ زېمىننى خىتايدىن قۇتۇلدۇرۇش، لاگېرنىڭ ئىچىدىكى، تۈرمىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنى، ئۇلارنى قۇتۇلدۇرۇش. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ۋەتەندىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ئاسارەتتە قالغان ئەھۋالدا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ئىنتېرنېت دۇنياسىدا بىھۇدە تالاش تارتىش بىلەن ۋاقتىنى ۋە زېھنىنى ئىسراپ قىلماي ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىيىتىنى خەلقئاراغا داۋاملىق ئاڭلىتىشى بۇ مىللەتنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ئەمەلىي ۋە ئۈنۈملۈك ھەرىكەت قىلىشى كېرەك بۇنىڭدىن ئەمدى بىز ئۇيغۇر ياشلىرىمۇ بۇنىڭغا ناھايىتى سەگەك بولۇشىمىز كېرەك ۋەتەن ئىچىدىكى ياشلىرىمىزنىڭ بۇنىڭغا قارىتا ھەرىكەت قىلىش ئىمكانى يوق مانا ۋەتەن سىرتىدىكى ياشلىرىمىزمۇ ئۇششاق چۈششەك جېدەللەرنى ئۇلارنى بۇلارنى ۋە ياكى بولمىسا ۋاقىت ئىسراپچىلىقىنى بىر تەرەپكە قايرىپ قويۇپ قانداق قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىگە قارشى مەۋجۇت ئىمكانىيەتلەر بىلەن قارشى تۇرالايمىز دۇنياغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مۇستەملىكىچىلىك سىياسىتىنى پاش قىلالايمىز خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسى نېمە بۇنى ماقالىلەرنى يېزىش ئارقىلىق تەتقىقاتلارنى قىلىش ئارقىلىق بۇ رېئاللىقنى دۇنياغا ئاڭلىتىشى دۇنيانىڭ بۇنىڭغا دىققەت قىلىشقا چاقىرىشى بۇنىڭ بىر مۇستەملىكە تۇپراق بولغانلىقىنى بېسىۋېلىنغان تۇپراق بولغانلىقىنى بۇ تۇپراقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئاز سانلىق ھالەتكە چۈشۈرۈش ۋە ئاخىرىدا قەدەم تەرتىپ بويىچە قەدەم باسقۇچ بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق تامامەن ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى دۇنياغا بىلدۈرۈش ئۆزىنىڭ قابىلىيىتىنى يېزىقچىلىقىنى ئىدىيەسىنى ھەرىكەتلىرىنى پائالىيەتلىرى بىلەن بۇنىڭغا قارشى تاقابىل تۇرۇش كېرەك ۋە بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ئەڭ ئازىندا ھەرىكەت قىلىش كېرەك دەپ ئويلايمەن ئۇيغۇر ياشلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى تەشۋىقات خەۋەرلىرىدە بىڭتۈەننىڭ ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەسى قارمىقىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى قۇرۇلغان قۇرۇمقاش يەنى كۈنيۈ شەھىرى ئەڭ يېڭى ۋە ئەڭ تېز تەرەققىي قىلىۋاتقان شەھەر دەپ ئېيتىلغان ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىگە دىققەت قىلىۋاتقان ئانالىزچىلار قۇرۇمقاش شەھىرىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار نوپۇسى زىچ بولغان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنى خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر نوپۇسىنى شالاڭلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان بىڭتۈەننىڭ جەنۇبقا كېڭىيىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىدۇر دەپ قارىماقتا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان بىڭتۈەننىڭ بىر خىزمەتچىسى قۇرۇمقاش شەھەر ئاھالىسىنىڭ مىللەت تەركىبى، بۇ يەرگە داۋاملىق يەرلىشىۋاتقان خىتايلارغا قارىتىلغان ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرى ھەققىدە بىر قىسىم ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىدى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ پىروگراممىسىدا بولسۇن. بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈش شوئارى شى جىنپىڭ تەختكە چىققان ئون يىلدىن بۇيان ئۈزلۈكسىز تەكىتلىنىۋاتقان ئاتالمىش شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمىدۇر. خوتەن ۋىلايىتى تەۋەسىدىكى بىڭتۈەن ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەسىدە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان قۇرۇمقاش يەنى كۈنيۈ شەھىرى ۋە ئۇنىڭ تېز تەرەققىياتى ھەققىدىكى تەشۋىقات خەۋەرلىرى يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان بارغانچە كۆپەيمەكتە خىتاينىڭ بىڭتۈەن تورىدىكى مەلۇماتلاردا دېيىلىشىچە خوتەن شەھىرىگە يەتمىش بەش كىلومېتىر كېلىدىغان كۈنيۈ يەنى قۇرۇمقاش شەھىرى بىڭتۈەن ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ مەركىزى ئىكەن. بىڭتۈەن تورىدىكى ئۇچۇردا قۇرۇمقاش شەھىرى قاراقۇرۇم تېغىنىڭ شىمالى، تارىم ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبىغا جايلاشقان، ئۇنىڭغا تەۋە بولغان ئومۇمىي يەر مەيدانى بىر مىڭ يەتتە يۈز سەكسەن بىر دە قىرىق ئۈچ كىۋادرات كىلومېتىر، ئاساسلىق سۇ مەنبەسى گۇما دەرياسى، قاراقاش دەرياسى ۋە باشقا سۇ ئامبارلىرىدىن كېلىدۇ. كۈنيۈ شەھىرىدە بىر مىليون ئۈچ يۈز قىرىق مىڭ مو ئوتلاق، ئون تۆت مىڭ تۆت يۈز مو سۇلۇق يەر، بىر يۈز ئون ئىككى مىڭ مو سۈنئىي بەرپا قىلىنغان ئورمانلىق، تۆت يۈز بىر مىڭ مو تەبىئىي ئورمان بايلىقى بار. كۈنيۈ شەھىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى ئومۇمىي نوپۇسى ئەللىك يەتتە مىڭ ئىككى يۈز سەكسەن سەككىز، بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى ئوتتۇز بەش مىڭدىن ئاشىدۇ، دېيىلگەن. مەزكۇر شەھەرنىڭ تەرەققىياتى ھەققىدىكى مەلۇماتتا،

ئۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تەستىقلىنىپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى شەھەر قىلىپ قۇرۇلغان قۇرۇمقاش شەھىرىنىڭ تېزلىكتە تەرەققىي قىلىۋاتقان بىر ياش شەھەر ئىكەنلىكىنى، ئەمما خىتايلارنى ئاساس قىلىپ قۇرۇلغان بۇ شەھەرنىڭ ھازىرچە ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋېتىلمىگەنلىكىنى بىلدۈردى.

قۇرۇمقاش شەھىرىدە ئۇيغۇرلار ئاز. شەھەر ئىچىدە يوق دېيەرلىك. شەھەر ئىچىدىكى ئاھالىلەرنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك خىتايلار. چۈنكى قۇرۇمقاش يېڭىدىن قۇرۇلغان شەھەر.
بۇ يەردە ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كۆچۈرۈپ كېلىنگەن خىتايلار كۆپ. خېنەندىن، گەنسۇدىن، شۇنداقلا ھەممە ئۆلكىلەردىن يۆتكەپ كېلىنگەن خىتايلار بار. يىگىرمە يىلدىن بۇيان خىتاي ئۆلكىلىرىدىن بىڭتۈەنگە كۆچمەن بولۇپ كەلگەنلەر كۆپ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خوتەندىكى بىڭتۈەن ئىدارىسى رەسمىي دىۋىزىيە دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلۈپ ئون تۆتىنچى دىۋىزىيە بولۇپ قۇرۇلدى ئەمما يىگىرمە يىلدىن بۇيان بۇ يەرلەر بىڭتۈەننىڭ ئىگىدارچىلىقىدا بولۇپ كەلمەكتە ئۇ يەنە مۇنداق دېدى بۇ ئىككى يىلدىن بۇيان كەلگەنلەر ئىچىدە گەنسۇلۇقلار ئەڭ كۆپ. ئۇلارنىڭ ئاساسلىقى گەنسۇدىن كەلگەن دېھقانلار. ئۇلار ھۆكۈمەتنىڭ تەشۋىقاتى بىلەن كەلگەنلەردۇر.
ئۇلارنىڭ ئىلتىماسى قوبۇل قىلىنىپ تەستىقلانغاندىن كېيىن، بۇ يەردە ئۇلارغا تۇرالغۇ جاي ۋە يەر تەقسىم قىلىنىدۇ ياكى مۇۋاپىق خىزمەتلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. ھېچ بولمىغاندا ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى كاپالەتكە ئىگە قىلىنىدۇ. ئۇ قۇرۇمقاش شەھىرىنىڭ ئىگىلىكى ھەققىدە توختىلىپ يەنە مۇنداق دېدى. قۇرۇمقاشتا ساياھەت مۇلازىمىتى يوق. بۇ يەردە ئاساسلىقى دېھقانچىلىق مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپ چىقىرىلىدۇ. پاختا ئاز تېرىلىدۇ. بۇنىڭدا چىلان، ياڭاق، ئالما مەھسۇلاتلىرى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ. ھازىر شارائىتىمىز ياخشى. يەيدىغىنىمىز، كىيىدىغىنىمىز، ھەممە نەرسىمىز بار. قۇرۇمقاشتا پويىز ئىستانسىسىمۇ بار. ئايرودروم خوتەن شەھىرىدە. بۇ يەرگە كەلگەن بىڭتۈەن خىزمەتچىلىرىگە نۇرغۇنلىغان ئېتىبار سىياسەتلىرى بار.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كەلگەن خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھەر بىرىگە قىرىق مودىن ئاتمىش موغا قەدەر چىلان، ياڭاق ۋە ئۈزۈملۈك باغلار تەقسىم قىلىنغان ئىكەن. ئۇلار يەنە بىڭتۈەن تەرىپىدىن بېرىلگەن ھەقسىز ئۆي ياكى باشقا خىزمەت پۇرسەتلىرىگە ئېرىشىدىكەن. بۇ خىتاي ئايال بۇ يەردە داۋاملىق يەرلىشىۋاتقان خىتايلارغا قارىتىلغان ئېتىبار سىياسەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ شىمالىدىكى بىڭتۈەن قارىمىقىدىكى جايلاردىن كۆپ ياخشى ئىكەنلىكىنى ماختىدى.
مەن جەنۇبىي شىنجاڭدا يىگىرمە يىلدىن ئارتۇق تۇردۇم. ھېس قىلىشىمچە، جەنۇبنىڭ شارائىتى شىمالدىن ياخشى ئىكەن. بۇ يەرنىڭ ھاۋا كىلىماتى شىمالغا قارىغاندا ئىسسىق، باشقۇرۇش تۈزۈمىمۇ شىمالدىكى بىڭتۈەنگە قارىغاندا بىر قەدەر بوش، مائاش ۋە باشقا تەمىناتلارمۇ كۆپ ياخشى. گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى ئىلگىرى ئۆزى ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىدە مۇخبىر بولۇپ ئىشلىگەن مەزگىلىدە مەخسۇس خوتەندىكى بىڭتۈەنگە قاراشلىق مەيدانلارنى زىيارەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
قۇرۇمقاش كۆپ سالماقنى ئىگىلەيدىغان، نوپۇسى ئاساسەن خىتايلاردىن تەشكىللەنگەن. ئورنى خوتەن ۋىلايىتىگە نىسبەتەن مۇھىم قاتناش تۈگۈنى، بايلىق مەنبەسى مول، بولۇپمۇ دۇنياغا داڭلىق قاش تېشى، تاش پاختا زاپىسى ئىنتايىن مول، شۇنداقلا كېيىنكى ۋاقىتلاردا قۇياش ئېنېرگىيەسىگە لازىملىق خام ئەشيا ناھايىتى زاپاس مىقدارى ناھايىتى مول بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋالنى ئەينى ۋاقىتتا مەن مۇخبىرلىق قىلىپ خىزمەت بىلەن بارغان ۋاقتىمدا مەسئۇل خادىملار شۇنداق چۈشەندۈرگەن، بۇنداق بىر ئورۇننىڭكى، يەنى قۇرۇمقاش ناھىيەسىنىڭكى خوتەن ۋىلايىتىگە نىسبەتەن ستراتېگىيەلىك ئورنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇ يەردىكى قاش تېشى، تاش پاختا، شۇنداقلا قۇياش ئېنېرگىيەسىگە مۇناسىۋەتلىك خام ئەشيالارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە توشۇش، شۇنداقلا چىلان ۋە ياڭىقى ئىنتايىن. سۈپەتلىك مەشھۇر بولۇپ، بۇ بىڭتۈەننىڭكى كېيىنكى ۋاقىتلاردا كۆچۈرۈپ كەلگەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كۆچۈرۈپ كەلگەن خىتايلارغا يەرلىك خەلقنىڭكى يەرلىرىنى مەجبۇرىي تارتىۋېلىش ۋە ياكى جازا لاگېرلىرىغا ئېۋەتىۋەتكەن دېھقانلارنىڭكىنى تارتىۋېلىش ئارقىلىق خىتايلار بۇ يەردە ناھايىتى زور كۆلەمدە چىلانزارلىق ۋە ياڭاقزارلىق بەرپا قىلىپ، بىڭتۈەننىڭكى بۇ مەھسۇلاتلار ئارقىلىق تاشقى پېرېۋوت يارىتىشتىكى مۇھىم بىر مەنبەسىگە ئايلانغان.
ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن خوتەندە قۇرۇمقاش شەھىرى قۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ناھىيە دەرىجىلىك شەھەر قىلىپ بېكىتىلىشىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش ۋە جەنۇبنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
دېمەك، قۇرۇمقاش ناھىيەسىنىڭكى بىڭتۈەننىڭكى جەنۇبقا كېڭىيىشىدە خوتەن ۋىلايىتىنىڭكى تۈرلۈك بايلىقلىرىنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە يۆتكەش، يەرلىك خەلقنىڭكى ماددىي بايلىقلىرىنى بۇلاڭ-تالاڭ قىلىش، شۇنداقلا نارازى بولغان خەلقلەرنى، يەنى يەرلىك خەلقلەرنى، يەرلىك خەلقنى باستۇرۇشتا ئاكتىپ رول ئويناشتىن ئىبارەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇزۇن يىللىق پىلانىنىڭكى بىر تەركىبىي قىسمى دېيىشكە بولىدۇ. ئەنقەرەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئاساسلىق نوپۇسىنى ئۇيغۇرلار ئىگىلىگەن خوتەن ۋە قەشقەر ۋىلايەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھىندىستان، پاكىستان قاتارلىق جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بىۋاسىتە چېگرىلىنىدىغان ئىستراتېگىيەلىك ئورنى ئىنتايىن مۇھىم رايونلار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
خوتەن ۋىلايىتى باشقا يەرگە قارىغان چاغدا ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى كۆپ بولغان، خىتاي نوپۇسى ئاز بولغان بىر ۋىلايەت. كېيىنكى يىللاردا خىتاي بۇ خوتەن رايونىغا ئەھمىيەت بېرىۋاتىدۇ. بۇ يەردىكى نوپۇسنىڭكى تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇش، يەنى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى بۇ يەردە يۈرگۈزۈش. ئىككىنچىسى، بۇ خوتەننىڭ جەنۇب تەرەپلىرى ھىندىستان بىلەن باغلىنىدۇ ۋە ھىندىستان بىلەن تالاش تارتىش قىلىۋاتقان كەشمىر مەسىلىسى بار، لاداق مەسىلىسى بار، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاقسايچىن مەسىلىسى بار. يەنى بۇ ھىندىستان بىلەن بىر جەڭ بولۇپ قالغان تەقدىردە خوتەن ۋىلايىتى جەڭگە لوجىستىك يەنى ئارقا سەپتىكى دەستەك ياردىمىگە ناھايىتى مۇۋاپىق بىر يەر.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەنە شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قۇرۇمقاشقا ئوخشاش بىڭتۈەن شەھەرلىرىنى ئارقا-ئارقىدىن قۇرۇپ، جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنى تولۇق كونترول قىلىش، ئۇيغۇرلارنىڭ زېمىنلىرىنى ئىگەللەپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى كۆپەيتىشنى مەقسەت قىلماقتا ئىكەن. خىتاينىڭكى بىڭتۈەن تەشكىلاتى بۇرۇن مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭكى شەھەرلەرنىڭ چېتىدە، يېزىلاردا ھازىر بارغانسېرى ئۇيغۇرلارنىڭكى جايلاشقان ياكى شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ جايلاشقان يەرلەرگىمۇ ئېچىلىۋاتىدۇ. بەزى ناھىيەدىن يەرلەرنى بۆلۈپ ئېلىپ شەھەرلەرنى سېلىۋاتىدۇ. يەنى ھازىرقى بىڭتۈەن يالغۇزلا بۇرۇنقى رايوننىڭكى خەۋپسىزلىكنى قوغداش ۋە ئىشلەپچىقىرىشنى كۈچلەندۈرۈش دېگەن ۋەزىپىدىن باشقا، ھازىر بىڭتۈەننىڭ ئادەملىرىنى ئەكېلىپ شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭكى جايلاشقان يەردىكى نوپۇسنىمۇ ئازالتىشقا، يەنى بۇ يەردىكى نوپۇس تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇپ، ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ.
پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشىنىڭ ئەللىك ئۈچىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. يىغىن ۋاقتى يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقان بىر پەيتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرى گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇلاردىن گېرمانىيەنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشىنىڭ ئەللىك ئۈچىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلغان. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئىككىنچى ماي كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئۇيغۇر قاتارلىقلار گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن لۇئىسې ئامتسبېرگ خانىم ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىسى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدا سۆھبەت ئېلىپ بارغان.
گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە گېرمانىيە فېدېرال جۇمھۇرىيىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى لۇئىسې ئامتسبېرگ خانىم ۋە ئۇنىڭ ئاسىيا ئىشلىرىغا خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى بايسېر قاتارلىق خىزمەتداشلىرى بىلەن ئۇزۇن بىر سەمىمىي ئۇچرىشىشىمىز بولدى.

مۇسۇلمان دۆلەتلىرى، ئورتا شەرق دۆلەتلىرى ۋە شۇنداقلا لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلەردە گېرمانىيەنىڭ بەلگىلىك دەرىجىدە ئېغىرلىقى بار. مۇشۇ ئېغىرلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق بۇ دۆلەتلەرنىمۇ سەپەرۋەر قىلىش. تەرەپسىز قالغان دۆلەتلەرنى ئاۋاز بېرىشكە سەپەرۋەر قىلىش. خىتاينى قوللىغان دۆلەتلەرنى ھېچ بولمىسا تەرەپسىز قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ھەققىدە.

ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشنى چۆرىدىگەن ئاساستا بىر قانچە كونكرېت تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق ۋە شۇنداقلا بۇنىڭدىن كېيىنكى ھەمكارلىقلار توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردۇق ۋە كېلىشتۇق. ھەممەيلەنگە مەلۇم، گېرمانىيە دۆلىتى غەرب دۇنياسىدىكى ئۇيغۇر ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىنى،

ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنىڭ دۇنيا سىياسىي سەھنىسىدىكى مۇھىم بىر تېما، كۈنتەرتىپ بولۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن چىقارغان بارلىق ياردەم قوللاش قۇۋۋەتلەشلىرىگە خەلقىمىز نامىدىن رەھمىتىمىزنى ئېيتتۇق ۋە ئەينى زاماندا گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش يولىدا تېخىمۇ كەسكىن ۋە دادىل قەدەملەرنى ئېلىشىنى تەلەپ قىلدۇق. فىرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكروننىڭ ئەكسىچە، خىتاي زىيارىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى دادىل تىلغا ئالغان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا بايربوكقا ئۇيغۇرلار نامىدىن رەھمەت ئېيتىشمۇ بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بىرى بولغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، ماكرون بىزنى قاتتىق ئۈمىدسىزلەندۈرگەن ئىدى، بايربوك ئۈمىد ئاتا قىلدى، دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى.
گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بېربوك خانىم ئۆتكەن ھەپتىلەردە خىتاينى زىيارەت قىلدى ۋە بۇ زىيارىتىدە ئوچۇق ئاشكارا ھالدا مەردانە بىر شەكىلدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئىلھام توختى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇنىڭدىن بىر ھەپتە ئىلگىرى فرانسىيە پرېزىدېنتى ماكرون بىزنى ناھايىتى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان ئەپسۇسلاندۇرىدىغان شەكىلدە بىر زىيارەت ئېلىپ بارغان شۇنىڭدىن كېيىن بېربوك خانىمنىڭ بۇ زىيارىتى بىزگە بىر ئۈمىد بەرگەن، بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىزنىڭ گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىگە بولغان رەھمەتلىرىمىزنى بىزمۇ بۇ يەردە ئىپادە قىلغان بولدۇق.
غەيۇر قۇربان ئەپەندىمۇ بايربوكنىڭ جاسارىتىنىڭ ئاپىرىن ئېيتىشقا ئەرزىيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
يېقىندا خىتايغا زىيارەت ئېلىپ بارغان ۋە ئۆزىنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى ھەققىدە كۈچلۈك بايانلىرى بىلەن ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بەيربوك خانىمغا بولغان ھۆرمىتىمىزنى ۋە رەھمىتىمىزنى بىلدۈردۇق. شۇنى كېسىپ دېيەلەيمىزكى، گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرى داۋام قىلىدىكەن ۋە قىلماقتىكەن ۋە بۇ يولدا تېخىمۇ دادىل قەدەملەرنى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتتى، بىز بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇرسەن بولدۇق. بۇ قېتىمقى سۆھبەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش مەسىلىسىدىن باشقا يەنە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا سەرسان بولۇپ يۈرۈۋاتقان ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىغا ياردەم قىلىش مەسىلىسىمۇ مۇزاكىرە تېمىسى بولغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىدىن بۇ ساھەدىمۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن.
بۈگۈن ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرى دۇچ كېلىۋاتقان قىيىن ۋەزىيەت ھەققىدە مەلۇماتلارنى بەردۇق. شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا سەرسان بولۇپ يۈرۈۋاتقان ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىغا ياردەم قىلىش گېرمانىيەنىڭ مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. كانادا ئىككىنچى ئايدا ئون مىڭ ئۇيغۇرنى قوبۇل قىلىش ھەققىدە ئومۇمىي بىر قارار ئالغانلىقىنى، گېرمانىيەنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش بىر قەدەم بېسىشىنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى، ۋەتەندىكى خەلقىمىزنى قۇتقۇزۇش ئىمكانىيىتى بولمىغان تەقدىردىمۇ چەت ئەلدە خانىۋەيران بولۇۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم قولىنى سوزۇشنى، باشقا دۆلەتلەردە ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن تۈرمىلەردە تۇرۇۋاتقان، قېچىپ يۈرۈۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزغا قۇچاق ئېچىشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بايان قىلغانىدەك، بۇ قېتىمقى سۆھبەت دوستانە ۋە سەمىمىي ئۆتكەن. سۆھبەت ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ مەسئۇلى لويسى ئامتسبېرگ خانىم ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر ھېسابىدا مۇنداق يازغان، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە مېنى زىيارەت قىلغانلىقىڭىز ۋە قاراشلىرىڭىزنى ئورتاقلاشقانلىقىڭىز ئۈچۈن سىزگە رەھمەت. بىز سىياسىي ۋە دىپلوماتىك خىزمەتلىرىمىزدە ئۇيغۇر خەلقىنى قوللاشنى داۋاملاشتۇرىمىز.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى تەشۋىقات خەۋەرلىرىدە بىڭتۈەننىڭ ئون تۆتىنچى دىۋىزىيەسى قارمىقىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى قۇرۇلغان قۇرۇمقاش، يەنى كۇنيۈ شەھىرى ئەڭ يېڭى ۋە ئەڭ تېز تەرەققىي قىلىۋاتقان شەھەر دەپ ئېيتىلغان. ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىگە دىققەت قىلىۋاتقان ئانالىزچىلار قۇرۇمقاش شەھىرىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ناپۇسى زىچ بولغان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنى خىتايلاشتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر ناپۇسىنى شالاڭلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان بىڭتۈەننىڭ جەنۇبقا كېڭىيىش ستراتېگىيەسىنىڭ ئەمەلىيلىشىدۇر دەپ قارىماقتا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان بىڭتۈەننىڭ بىر خىزمەتچىسى قۇرۇمقاش شەھەر ئاھالىسىنىڭ مىللەت تەركىبى بۇ يەرگە داۋاملىق يەرلىشىۋاتقان خىتايلارغا قارىتىلغان ئېتىۋار بېرىش سىياسەتلىرى ھەققىدە بىر قىسىم ئۇچۇرلارنى ئاشكارىلىدى دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ پروگراممىسىدا بولسۇن تۈركىيەدە ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىنى تېما قىلغان يەنە بىر رومان نەشردىن چىققان بۇ ھازىرغا قەدەر تۈركىيەدە نەشر قىلىنغان جازا لاگېرلىرى تېمىسىدىكى ئىككىنچى رومان بولۇپ ھېسابلىنىدۇ مەلۇم بولۇشىچە شەرقىي تۈركىستاننىڭ سولغۇن چېچىكى گۈلمىرە ناملىق بۇ رومان تۈرك يازغۇچى ۋە سىياسىيون ھەقۋەردى ئالتۇن تەرىپىدىن يېزىلغان تۆۋەندە بۇ رومان ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر خىتاي ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپنى چەكلەپ، مىللىي ئەدەبىيات-سەنئەتنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى جۈملىدىن ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيەت سەنئىتىگە دائىر كىتابلار تۈركىيەدە ئارقا ئارقىدىن نەشر قىلىنماقتا. بولۇپمۇ تۈرك يازغۇچىلارنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا تۈرك تىلىدا يازغان رومانلىرىمۇ يورۇق كۆرمەكتە. بۇ رومانلارنىڭ تەسىرى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تۈركىيەدە تېخىمۇ كەڭ تونۇلۇشقا باشلىدى. ئەنە شۇنداق رومانلارنىڭ بىرى تۈرك يازغۇچى ۋە سىياسەتچى، ھەقۋەردى ئالتۇغ يازغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ سولغۇن چېچىكى گۈلمىرە ناملىق رومانىدۇر. ئۈچ يۈز ئوتتۇز يەتتە بەتلىك مەزكۇر روماننى تۈركىيەنىڭ ئەنقەرە شەھىرىدىكى گەجە نەشرىياتى نەشر قىلغان بولۇپ، كىتابنىڭ قارا رەڭلىك مۇقاۋىسىغا ئاي يۇلدۇزلۇق كۆك بايراقنىڭ سۈرىتى بېرىلگەن. مەزكۇر روماننىڭ ئاپتورى ھەقۋەردى ئالتۇغ ئەپەندى كىتابنىڭ ئاخىرىدا روماننىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دەپ يازغان، گۈلمىرە پەقەتلا بىر قىزنىڭ ئىسمى ئەمەس، ئۇ شەرقىي تۈركىستاندا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ بىرى، يەنى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بىرى. بۇ كىتابتا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ شۇنداقلا ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ھەقىقىي بىر ھېكايە بايان قىلىنغان. كىتابتا ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئۆز زېمىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن سىستېمىلىق ھالدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئاسسىمىلاسىيە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە زۇلۇم، جازا لاگېرلىرىدا ئۇيغۇر خانىم قىزلىرى دۇچار بولۇۋاتقان كەمسىتىش، ئىپپەت نومۇسىغا چېقىلىشتەك ۋەھشىيلىكلەر بايان قىلىنغان. مەزكۇر كىتاب مىليونلىغان گۈلمىرەلەرنىڭ ئىچىدىكى بىر گۈلمىرەنىڭ بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ئازاب ئوقۇبەتلىرى، ھەسرەت ۋە پىغانلىرى تەسۋىرلەنگەن روماندۇر. ئەگەر بىراز ۋىجدانىڭىز بولسا بۇ روماننى ئوقۇماڭ. چۈنكى ۋىجدانىڭىز ھەرگىز چىدىمايدۇ. ئەڭ ئاخىرىدا مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان دۆلىتىنى كۆرەلىشىمىزنى ئۈمىد قىلىمەن. كىتاب ھەققىدە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان يازغۇچى ھەقۋەردى ئالتۇغ ئەپەندى

شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى ئىزچىل كۆزەتتىم، شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە يېزىلغان كۆپ ساندىكى كىتاب ۋە ماقالىلەرنى ئوقۇدۇم. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن نۇرغۇن ئۇيغۇرلار بىلەن كۆرۈشۈپ بۇ روماننى يېزىشقا قارار بەردىم. تۆت يىل كېچە كۈندۈز تىرىشىپ بۇ روماننى يېزىپ. نەشر قىلدۇردۇم. تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسىنىڭ مۇخبىرى، ئۇيغۇر زىيالىيسى مىركامىل قەشقىرى ئەپەندى مەزكۇر روماننى ئوقۇغانلىقىنى، بۇنىڭ مەزمۇن ۋە ئۇسلۇب جەھەتتىن ياخشى رومان بولغانلىقىنى، جازا لاگېردىن قۇتۇلۇپ چىققان گۈلمىرە ناملىق بىر ئايالنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى بايان قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر خانىم-قىزلىرىنىڭ ئىپپىتىگە چېقىلىۋاتقاندەك ئىنسان قېلىپىدىن چىققان رېزىللىكلىرىنى پاش قىلغانلىقىنى، بۇ روماننىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى تۈرك جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىش جەھەتتە مۇھىم بىر ئەسەر بولغانلىقىنى بايان قىلدى.
بۇ خىتاينىڭكى نەچچە مىليونلىغان قېرىنداشلىرىمىزنى لاگېردا خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈن، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇملىرى، بولۇپمۇ ئاياللارنىڭ نومۇسىغا تېگىش، كىچىك بالىلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، بۇ تېمىلا ناھايىتى ئەتراپلىق چۈشەندۈرۈلۈپتۇ روماندا. بۇ بەك مۇھىم. بولۇپمۇ بۇ روماننى ئوقۇغاندىن كېيىن ياشلار ئوقۇيدۇ، ئۆسمۈرلەر ئوقۇيدۇ، مەكتەپلەر ئوقۇيدۇ. ئۇلارنىڭ كاللىسىدا خىتايغا بولغان بىر تونۇش پەيدا بولىدۇ. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان بۇ رەزىل، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۈستىدىكى پەردىنى، خىتاينىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى يىرتىپ. تاشلاشتا ناھايىتى چوڭ مۇھىم رولى بار دەپ ئويلايمەن. مۇشۇ نۇقتىدىن مەنمۇ بۇ روماننىڭ چىققانلىقىغا ناھايىتى خۇشال بولدۇم. بۇندىن كېيىن كۆپلەپ بۇنداق رومانلارنىڭ چىقىپ تۇرۇشى، بۇ خىل تارىخىي رومانلارنىڭ چىقىپ تۇرۇشى لازىم. بىز پەقەت بۇ تۈركلەر ئەمەس، بىز ئۇيغۇرلارمۇ ئۇيغۇرچە مۇشۇ خىل رومانلارنى، ئەسەرلەرنى بارلىققا كەلتۈرۈشىمىز لازىم. ھازىرقى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، ھازىرقى تاجاۋۇزچىلىقى مۇشۇ نەرسىلەرنى ئەتراپلىق رومانلاشتۇرۇپ، فىلىملاشتۇرۇپ، بۇنى ئاشۇنداق قىلىشقا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىمىزمۇ يېڭى رومانلارنى چىقىرىشى بەك مۇھىم دەپ ئويلايمەن.
ئىزمىر ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ، بولۇپمۇ رومانلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا رولىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى، شۇڭا بۇ روماننىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى تۈرك دۇنياسىغا تونۇتۇشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى.
رومان سەنئىتى بويىچە ئېيتقاندا، رومانلاردىكى ئوبرازلار مىڭلىغان، مىليونلىغان كىشىلەرنىڭ تىپىكلەشتۈرۈلگەن ۋەكىلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئوبرازلار بېشىدىن كەچۈرگەن ۋەقەلەرمۇ نۇرغۇن ۋەقەلەرنىڭ بىرەر مىسالى ياكى ئۆرنىكى. بۇ جەھەتتىن ئېيتقاندا، سۆز تېمىسى روماندىكى گۈلمىرا ئوبرازى شەرقىي تۈركىستاندا، زۇلۇم چەككەن، ئېزىلگەن، خورلانغان مىليونلارچە ئۇيغۇر خوتۇن-قىزلىرىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئاپتور گۈلمىرا ئوبرازى ئارقىلىق شۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزگەن باستۇرۇش، ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە قىرغىنچىلىق قىلىش سىياسىتىنىڭ ماھىيىتىنى ۋە بۇ سىياسەتنىڭ جىسمانىي ۋە مەنىۋى تەخرىباتىنى دۇنياغا چۈشەندۈرۈشكە تىرىشقان رومانلار شۇ مىللىي داۋانى دۇنياغا چۈشەندۈرۈشتە ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ، شۇڭا بۇ تۈر رومانلارنىڭ كۆپلەپ يېزىلىشى ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە. تۈركىيەدە ئۇيغۇرچە رومانلاردىن سۇلتان ساتۇق بۇغراخان، مەھمۇت قەشقەرى، ئىدىقۇت قاتارلىقلار تۈرك تىلىغا تەرجىمە قىلىنغاندىن سىرت، تۈرك يازغۇچىلار تەرىپىدىن جىمجىت كۆچۈش، ئوسمان باتۇر، يولدا قالغانلار، سەلەڭگە، ۋە كۆك كۆز يېشى قاتارلىق تارىخىي رومانلارمۇ يېزىلدى.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىز يەنە سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. بۈگۈنكى سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرىمىز ئۈمىدۋارنىڭ تەييارلىشىدا پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىسى، تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردى بىلەن بولغان مەن شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ داۋامىنى ئاڭلايسىلەر.

تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدا بولسۇن ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايلاردا ئۈرۈمچىدە چاقىرىلغان ئۇيغۇر ئېلى بويىچە تۇنجى قېتىملىق كەڭ كۆلەملىك ئەدەبىيات-سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيى، جۈملىدىن يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى ھەققىدە توختالدى. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە تۇنجى قېتىم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭكى چوڭ قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يازغۇچىلار جەمئىيىتى قۇرۇلغانىكەن بۇ ئەمدى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىر مەدەنىيەت سەنئەت ئەدەبىيات ۋە باشقا تارىخىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر ۋەقە دەپ قارىلىدىكەن سىز مۇشۇ پائالىيەتكە قاتناشقانكەنسىز مۇشۇ ھەقتە بىر مەلۇمات بەرسىڭىز
سورىغان سوئاللىرىڭىزغا جاۋاب بېرىشكە باشلاي. شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە مۇھىم ئورۇنلاردا ئىشلىگەن ئاكىمىز زىيا سەمەدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك تۆتىنچى يىلى ئۆزىنىڭ رەھبەرلىك قىلىشى تەشكىللىشى بىلەن ئۈرۈمچىدە ھەيۋەتلىك خەلق تىياتىرىنى قۇرۇپ بولغاندىن كېيىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئايلارغا كەلگەن چاغدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يازغۇچىلار قۇرۇلتىيىنى چاقىرىشقا مۇيەسسەر بولدى. قۇرۇلتايغا مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، ناھىيەلىرىدىن يازغۇچىلار، شائىرلار، مۇزىكانتلار، ھەر خىل تۈردىكى سەنئەتچىلىرىمىز قاتناشتى. ژىغىن قاتناشچىلىرىنىڭ سانى ئالتە يۈزدىن يەتتە يۈزگىچە ئادەم بولدى. پەقەت بىزنىڭ شۇ چاغدىكى شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدىن بىر يۈز ئەللىككە يېقىن ئوقۇغۇچىلىرىمىز قۇرۇلتايغا قاتناشقان ئىدى.

مەزكۇر تۇنجى قېتىملىق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيىنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى ئەھمىيىتى نېمە؟ شۇ ۋاقتىدا خەلق ئىچىدىكى تەسىرى قانداق بولغان؟
بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى ئېيتساق، قۇرۇلتاي ناھايىتى ياخشى ئۆتكەنىدى. قۇرۇلتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئەھمىيەتلىرىدىن بىرى شۇكى، قۇرۇلتاي ئاتالمىش ئازادلىقتىن كېيىنكى شەرقىي تۈركىستان بويىچە ئېچىلغان ئەڭ چوڭ يازغۇچى شائىرلارنىڭ، ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ باش قوشقان ناھايىتى چوڭ بايرىمىغا ئايلاندى. ئىككىنچى بىر ئەھمىيىتى شۇكى، قۇرۇلتاي يالغۇز، بىزنىڭ مەملىكىتىمىز شەرقىي تۈركىستان بويىچىلا ئەمەس، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداش رېسپۇبلىكىلارنىڭمۇ ۋەكىللىرى قۇرۇلتايغا قاتناشتى.
بۇ قۇرۇلتايغا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئاتاقلىق يازغۇچىلاردىن كىملەر قاتناشتى؟
ئۆزبېكىستاندىن سەرۋەر ئەزىموف، قازاقىستاندىن غابىت مۇسترافىن، بۇ قازاق سولدىتى دېگەن روماننىڭ ئاپتورى، ئۇيغۇر شائىرى قادىر ھەسەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ئۆزى خەمىت مۇتىللىن، قىرغىزىستاندىن تۇڭگانلارنىڭ شائىرى ياسىر شىۋازا، تۈركمەنىستاندىن ئامان ئاتلىق يازغۇچى، تاجىكىستاندىن بىرەيلەن قاتناشتى. مۇشۇنداق قىلىپ بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئەھمىيىتى شۇ بولدىكى، يالغۇز شەرقىي تۈركىستاندىكى يازغۇچى، شائىر، سەنئەتكارلارنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ قالماستىن، خەلقئارالىق دەرىجىدىكى چوڭ بىر قۇرۇلتاي بولدى. بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقان تۇڭگان شائىرى ياسىر شىۋازىنىڭ توختاپ تۇر كۈن دەيدىغان بىر شېئىرى بار. بۇ شېئىرنى شائىرىمىز تىيىپجان ئەلىيۇپ تەرجىمە قىلغان ئىدى. شېئىر مۇنداق، توختاپ تۇر كۈن، تاغ كەينىگە مۆكۈنمە. ئۆتكەن ئۆمرۈم جەم بولسۇن بىر كۈنگە. بولغۇم كەلمەس كېلەچەكنىڭ بوۋىسى، بولغۇم كېلەر كېلەچەكنىڭ نەۋرىسى. ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاي يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ مۇھىم رەھبەرلىرىدىن بىرسى بولغان تېگى مانجۇ خىتاي يازغۇچىسى لاۋشې بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشتى.
مەزكۇر قۇرۇلتايدا يازغۇچىلار ئىتتىپاقىغا كىم رەئىس بولۇپ سايلاندى، شۇنىڭدەك شۇ ۋاقتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتاقلىق يازغۇچى شائىرلىرى ۋە مەدەنىيەت ئەربابلىرىدىن كىملەر بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشتى؟
يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ رەئىسلىكىگە ئاتاقلىق يازغۇچى، دراماتورگ ۋە جامائەت ئەربابى زىيا سەمەدى رەئىس بولۇپ سايلانغانىدى. يىغىنغا شۇ دەۋرلەردە ئىسمى ئاتىلىپ، جامائەتچىلىككە تونۇش بولغان پېشقەدەم يازغۇچىلاردىن زۇنۇن قادىرى، نىمشېھىت، ئىبراھىم تۇردى، ئابدۇشۈكۈر يالقۇن، قۇربان ئىمىن، ئەلقەم ئەختەم، تېيىپجان ئېلىيېف، ئابدۇلھەي روزى، تۇرغۇن ئالماس، ئابلىز نازىرى، ئىمىن تۇرسۇن، تۇردى سامساق، رەھمىتۇللا جارى، مۇھەممەد رەھىم، ئابدۇكېرىم خوجا، قازاقلاردىن بۇقارا تىشقانباي، قاجىغۇمار، قىرغىز ماناسچى يۈسۈپ ماماي، ياشلاردىن مۇھەممەتجان سادىق، پەتتارجان مۇھەممەدى، سۇلتان مەخمۇت، قەمەر قۇربانوۋا، ھەجەر قادىر، ھەنىپە سالىخوۋا، مەمتىلى زۇنۇن، مىرزاھىد كېرىمى قاتارلىقلار ئىشتىراك قىلغان. شۇ ۋاقىتلاردىكى بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقان ئاتاقلىق ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرىدىن، مەسىلەن، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىدا، يەنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدە رەھبىرىي خىزمەتلەرنى ئاتقۇرغان، مەدەنىيەت، مائارىپ، سەنئەت ۋە باشقا ساھەلەردە خىزمەت قىلىپ تونۇلغان ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرى، زىيا سەمەدى، ئەلقەم ئەختەم، زۇنۇن قادىرى، تۇرغۇن ئالماس، ئىبراھىم تۇردى ۋە باشقىلارنىڭ خەلق ئىچىدىكى تەسىرى، ئورنى، رولى قانداق ئىدى؟
بۇ كونا پېشقەدەم يازغۇچىلىرىمىزنىڭ زىيا سەمەدى، زۇنۇن قادىرى، ئىبراھىم تۇردى، تۇرغۇن ئالماس ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش تېيىپجان ئېلىيېف، نىمشېھىت، قاتارلىق يازغۇچىلىرىمىزنىڭ ئۇيغۇر خەلقى ئىچىدىكى ئىناۋىتى ئىنتايىن زور ئىدى. خەلقىمىز ئۇلارنى ئەتىۋالاپ ئۇلارنىڭ ئەسەرلىرىنى ژۇرنال، گېزىتلاردا چىقىدىغان ئەسەرلىرىنى پات-پات چىقىپ تۇرۇشىنى ئارزۇ قىلاتتى. بۇلارغا نىسبەتەن خەلقىمىزنىڭ روھىنى تەربىيەلەپ، خەلقىمىزنى ئىتتىپاقلىققا، بىرلىككە ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ئەدەبىياتىمىزنى، مىللىي تارىخىمىزنى چىڭ ساقلاشقا چاقىرىۋاتقان بۇ يازغۇچىلىرىمىزنى خەلقىمىز بېشىدا كۆتۈرەتتى.
لېكىن مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئەنە شۇ ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ ناھايىتى ئۇزۇن ئۆتمەيلا، ۋاڭ ئېنماۋ قاتارلىق خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيە سېكرېتارلىرىنىڭ باشلامچىلىقىدا ئۇيغۇر ئېلى دائىرىسىدە كەڭ كۆلەملىك يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش، يەرلىك مىللەتچىلىككە زەربە بېرىش ھەرىكىتى باشلىنىپ، بىر قىسىم ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئەربابلىرى، سىياسىي ئەربابلىرى يەرلىك مىللەتچى دەپ جازالانغانىكەن. نېمە سەۋەبتىن مانا شۇ يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى ئېچىلىپ ناھايىتى ئۇزۇن ئۆتمەيلا بۇ ھەرىكەتنى باشلىدى.
يازغۇچىلىرىمىزنىڭ ئەللىك ئالتىنچى يىللاردىكى، ئەللىك يەتتىنچى يىللاردىكى قولغا كەلتۈرگەن ئەدەبىيات، سەنئەت ساھەسىدىكى نەتىجىلىرىنىڭ سۆيۈملۈك خەلقىمىزنىڭ مىللىي روھىنى، ئۇلارنىڭ جاسارىتىنى ئېشىشقا سەۋەبچى بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي كوممۇنىستلار پارتىيىسى خۇپىڭ بلوكىنى پاش قىلىش دېگەن ھەرىكەتنى پۈتۈن خىتاي بويىچە يۈرگۈزۈپ، مەملىكىتىمىزگە كەلگەندە ئىستىل تۈزىتىش ھەرىكىتى يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىگە ئايلاندى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىللاردا يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى تۇرۇش شوئارى ئاستىدا بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىن قالغان يازغۇچىلىرىمىز، شائىرلىرىمىز، دۆلەت ئەربابلىرىمىز، جامائەت ئەربابلىرىمىز دىنىي ئۆلىمالىرىمىزغا قارشى جازا يۈرۈشىنى باشلىدى. نەتىجىدە زىيا سەمىدى ھەم يەنە باشقا قېرىنداشلىرىمىز، ئىبراھىم تۇردى دەيمىز، يەنە باشقىلارنىڭ ھەممىسى يەرلىك. مىللەتچىلىكتە ئۇلارغا رەھىمسىزلىك بىلەن قالپاقلار كىيگۈزۈلدى. مىسال ئالساق، شۇ ۋاقىتلاردا خىتاينىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تەشۋىقات بۇسىنىڭكى باشلىقى بولغان لىڭ بومىن بىر قانچە قېتىم يازغۇچىلارنىڭ ئىچىدە ھەر تۈرلۈك بۇزغۇنچىلىق، ئىتتىپاقسىزلىق، بىر بىرىنى بىر بىرىگە سالىدىغان، سىنىپىي كۈرەشنى تەشۋىق قىلىدىغان دوكلاتلارنى بېرىپ، داۋاملىق ھالدا زىيا سەمەدى، زۇنۇن قادىرى، ئىبراھىم تۇردى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئاتاقلىق يازغۇچىلىرىمىز ئۈستىدىن ھەر تۈرلۈك يىغىن مەجلىسلەرنى ئېچىپ، ئۇلارنى تەنقىدلەپ، ئۇلارنى خەلق ئالدىدىكى ئابرۇيىنى تۆكۈشكە داۋاملىق ھەرىكەت قىلىپ، يازغۇچىلار جەمئىيىتىمىزنى رەزىللەرنىڭ ئۇگىسى بۇ يازغۇچىلار جەمئىيىتى دېگەن سۆزنى خەلق ئارىسىدا تارقىتىپ، بۆلگۈنچى دېگەندەك قالپاق كىيگۈزدى، مەملىكىتىمىزدىن چەت ئەللەرگە چىقىپ كېتىشىگە مەجبۇرلىدى.
يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردى سۆزلەپ بەرگەن تارىخىي ئەسلىمىلەرنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى